بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى. خىتاي سەھىيە تارماقلىرى ئۇيغۇر ئېلىدە ئۆتكەن بىر ھەپتىدىن بېرى ھېچقانداق كوروناۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالمىغانلىقىنى جاكارلاپ ئارقىدىنلا تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ شىخۇ شەھىرىدە ئۈچ نەپەر يۇقۇمدار بايقالغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە شىخۇ شەھىرىدە بايقالغان يۇقۇمدارلارنىڭ ھەممىسى كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلار ئىكەن خىتاي سەھىيە تارماقلىرى خىتاينىڭ شاڭخەي جىلىن گۇاڭجۇ قاتارلىق جايلىرىدا يۇقۇم كەڭ كۆلەمدە ئەۋج ئېلىپ بۇ رايونلار كارانتىنغا ئېلىنغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى بىر ھەپتىلىك ۋاقىتتىن بېرى ھېچقانداق يۇقۇم ئەھۋالى بايقالمىغانلىقىنى جاكارلاپ كەلگەنىدى خىتاينىڭ جۇڭگو خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە شىخۇ شەھەرلىك سەھىيە كومىتېتى ئون ئالتىنچى ئاپرېل ئاخبارات ئېلان قىلىپ بۇنىڭدىن بىر كۈن ئاۋۋال يەنى ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ شەھەردە كېسەللىك ئالامىتى يوق ئۈچ نەپەر يۇقۇمدار بايقالغانلىقى يۇقۇمدارلارنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىدىن كەلگەن ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرى بىلەن قويۇق ئۇچرىشىشتا بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن شىخۇ شەھەرلىك سەھىيە تارماقلىرىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئۈچ يۇقۇمدار ۋىرۇسنى تۆتىنچى ئاينىڭ باشلىرى ئىچكىرى ئۆلكىدىن يۈك ئاپتوموبىلى ھەيدەپ ئۇيغۇر ئېلىغا كەلگەن ئىككى خىتاي شوپۇرىدىن يۇقتۇرۇۋالغانىكەن خەۋەردە بۇ ئىككى شوپۇرنىڭ دىئاگنوز قويۇلغان يۇقۇمدارلار ئىكەنلىكى ئۇلارنىڭ ئالتىنچى ۋە ئونىنچى ئاپرېل كۈنلىرى شىخۇ شەھىرىدە توختاپ يۇقارقى كىشىلەر بىلەن يېقىن ئۇچرىشىشتا بولغانلىقى تەكىتلەنگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە يۇقارقى ئۈچ يۇقۇمدارنىڭ ئىككىسى ماي پونكىتىدا ئىشلەيدىغان ئەر ئاياللاركەن خىتاي ھۆكۈمىتى شى جىنپىڭنىڭ نۆل كورونا ۋىرۇسى ئىستراتېگىيەسىگە ئاساسەن ۋىرۇس بايقالغان رايونلارغا قارىتا قاتتىق كونتروللۇقنى يولغا قويۇپ يۇقۇمنىڭ تارقىلىشىنى چەكلەشكە تىرىشقاندەك قىلغان بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ بۇ سىياسىتى ئىنسانلارنىڭ ئاچ قېلىشى

تۆت مىڭ ئىككى يۈزدىن ئارتۇق خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ئېلانى چىقارغان بولۇپ، خىزمەتچى قوبۇل قىلىش نىشانى خىتاينىڭ مەملىكەت مىقياسىغا قارىتىلغان. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى كەڭ كۆلەملىك يولغا قويۇشقا باشلىغان ئۇيغۇر ئېلىنى ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇش، ئۇيغۇرلارنى خىتاي نوپۇسى ئارقىلىق كونترول قىلىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي پاراۋانلىق نازارىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ دەسلەپكى يېرىمىدا ئىككى مىڭ يەتتە يۈز يەتمىش بەش خىزمەت ئورنىغا ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز توقسان ئۈچ نەپەر خىزمەتچى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى تىزىملاش رەسمىيىتىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن باشلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ رايوندىكى يېرىم قوراللىق، يېرىم ئىشلەپچىقىرىش گەۋدىسى بولغان بىڭتۈەنمۇ بەش يۈز ئوتتۇز تۆت نەپەر خىزمەتچى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان. بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، بۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى بىڭتۈەن ئۈچىنچى دىۋىزىيەسى ھەم تۇمشۇق ئىقتىسادىي تېخنىكا ئېچىۋېتىش رايونىغا قوبۇل قىلىنىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي كۆچمەنلىرىگە ئولتۇراق ئۆي، پاراۋانلىق، يۇقىرى مائاش، توي قىلىدىغان ئۇيغۇر قىزلىرىنى تېپىپ بېرىش قاتارلىق ئىمتىيازلارنى ۋەدە قىلىپ، نۇرغۇنلىغان خىتاي كۆچمەنلىرىنى يۆتكەپ چىققان. كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان پىلانلىق ئاسسىمىلياتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر پارچىسى دەپ كۆرسەتكەن.

ئامېرىكىدىكى ئوربىس تەتقىقاتى ناملىق بىر بازار ئانالىزى تورى ئۇيغۇر تېبابىتى بازىرىنىڭ كېڭىيىشىدىكى ئامىللار ۋە ئۇنىڭدا ئاچقۇچلۇق رول ئويناۋاتقان شىركەتلەر توغرىسىدا دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا ئۇيغۇر تېبابىتى بازىرىنىڭ سودىسى كىرىمى ئۇنىڭدىكى ئاچقۇچلۇق پارچىلارنىڭ باھاسى ھەر قايسى دۆلەت ۋە رايونلاردىكى ئۇيغۇر تېبابەت بازىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالقىلىق كۆرسەتكۈچلەر ۋە مەزكۇر بازار ئەھۋالىغا ئالاقىدار تەپسىلىي پەرەزلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇيغۇر تېبابەت بازىرىنىڭ ئۆسۈشىدىكى ئامىللار ۋە ئاچقۇچلۇق شىركەتلەر ناملىق دوكلاتتا يەنە ئۇيغۇر تېبابەت بازىرىدا ئاچقۇچلۇق رول ئويناۋاتقان ئون شىركەتنىڭ ئىسمى كۆرسىتىلگەن.

لېكىن ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە يۇقىرىقى ئون شىركەتنىڭ بۇ ساھەدىكى سودىسى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنى بىلەن تەڭ تېخىمۇ گۈللەنگەن بولۇپ ئۇلار ھۆكۈمەتنىڭ ياردىمىدە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ بارلىق تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىرىگە ئىگە بولغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى مۇتەخەسسىسلىرى چوڭ تۇتقۇندا دوكتور خالمۇرات غوپۇرغا ئوخشاش ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى سەرخىللەرنىڭ سىستېمىلىق باستۇرۇلغانلىقى بۇ ساھەدىكى نۇرغۇن پاتېنت ۋە تەتقىقات تۈرلىرىنىڭ تارتىۋېلىنىپ، بۇ ساھە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ تالان تاراج قىلىشىغا ئۇچرىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. ئوربىس تەتقىقات تورىنىڭ ئېيتىشىچە، دوكلات يەنە ئامېرىكا، گېرمانىيە، كانادا، ئەنگلىيە، بىرازىلىيە، خىتاي، روسىيە، يېڭى زېلاندىيە، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى بازىرى ھەققىدە قىسقىچە مۇلاھىزە يۈرگۈزۈلۈپ، ئاندىن رايون ئېكسپورتىنىڭ يۈزلىنىشى بىر قەدەر تەپسىلىي بايان قىلىنغانىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام ۋە خىرىستىيان دىنلىرىنى قاتتىق كونترول قىلىپ، بۇ دىنلارنى خىتايلاشتۇرۇشقا كىرىشىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئالما تېلېفوننىڭ قۇرئان ۋە ئىنجىل ئەپلىرىنىمۇ چەكلىگەن. خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل ئەنگلىيەدىكى ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ ئالما تېلېفونىدىكى قۇرئان ۋە ئىنجىل ئەپلىرى چەكلىنىشى ئۆتكەن يىلى باشلانغان ئىكەن. ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ خەۋىرى، خىرىستىيانلار ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئەيسا پەيغەمبەرنىڭ تىرىلىش كۈنى بولغان پاسخا بايرىمىنى تەبرىكلىگەن بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان. ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئالما شىركىتىگە بېسىم ئىشلىتىپ، بۇ ئىككى ئەپنى خىتايدىكى ئالما تېلېفوننىڭ ئەپ دۇكىنىدىن چىقىرىۋېتىشى ئۇ دىنىي ئەركىنلىككە داۋاملىق زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا يۈز بەرگەن. ئالما شىركىتى ئىلگىرى بۇ ئىككى ئەپنى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تەلىپى بىلەن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، بىز يەرلىك قانۇنلارغا ئەمەل قىلىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بەزى ۋاقىتلاردا ھۆكۈمەتلەر ۋە شېرىكلىرىمىز بىلەن توغرا يولدا بىرلىككە كېلەلمەيدىغان مۇرەككەپ مەسىلىلىرىمىز بولىدۇ، دەپ كۆرسەتكەن ئىدى. ئېكسپرېس گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، قۇرئان مەجىد ناملىق قۇرئان ئەپپى خىتايدا بەش مىليوندىن ئارتۇق، زەيتۇن دەرىخى ناملىق ئىنجىل ئەپپى بىر مىليوندىن ئارتۇق چۈشۈرۈلىدىكەندۇق. قۇرئان مەجىت ئەپپىنىڭ ياسىغۇچىسى ئالما شىركىتىنىڭ ئۆزلىرىگە خىتاي تور باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ قۇرئان مەجىت ئەپپىدە قانۇنسىز مەزمۇنلار بارلىقىنى بېكىتكەنلىكى ئۈچۈن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى ئېيتقانلىقى، ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن خىتاي تور باشقۇرۇش ئىدارىسى ۋە ئالاقىدار خىتاي تارماقلىرى بىلەن كۆرۈشۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ قۇرئان ئەپپىنى ئالما تېلېفوننىڭ ئەپ دۇكىنىدىن چىقىرىۋېتىشى مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ھېچقانداق ئىنكاسىنى قوزغىمىغان. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار سەئۇدى دائىرىلىرىنى تۇتقۇندىكى تۆت نەپەر ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرماسلىققا چاقىرىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، سەئۇدى ئەرەبىستان ۋەلىئەھدى شاھزادىسى مۇھەممەد بىن سالمان خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قەتئىي قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خوڭكوڭدا چىقىدىغان جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى ئاپرېل خەۋەر قىلىشىچە مۇھەممەد بىن سالمان بۇ سۆزلەرنى ئۆتكەن جۈمە كۈنى يەنى ئون بەشىنچى ئاپرېل خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە شى جىنپىڭغا ئېيتقان جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ باياناتىدىن نەقىل كەلتۈرۈشىچە سۆھبەتتە شى جىنپىڭ بىلەن مۇھەممەد بىن سالمان ئۇكرائىنا مەسىلىسى ھەققىدە پىكىر ئالماشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى دۆلەتنىڭ ئاچقۇچلۇق تەرەققىيات پىلانلىرىنى ئۆزئارا قوللاشقىمۇ كېلىشكەن خەۋەردە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى يېقىلغۇ باھاسىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بىر ۋاقىتتا شى جىنپىڭنىڭ مۇھەممەد بىن سالمانغا خىتاي ئېنېرگىيە ساھەسىدە سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن بولغان يۇقىرى سەۋىيەدىكى ھەمكارلىقنى ساقلاپ قالىدۇ دېگەنلىكى شۇنداقلا سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ تەرەققىياتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى تەكىتلەنگەن جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ مەزكۇر تېلېفون سۆھبىتىگە ئائىت باياناتىدا مۇھەممەد بىن سالماننىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قەتئىي قوللايدىغانلىقى شۇنداقلا خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشقا قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ھەربىر دۆلەت ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋە كىشىلىك ھوقۇق يولىدا مېڭىش ھەققى بار دېگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن

ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېل دوشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا

ئالدىنقى قېتىملىق سۆھبەت پروگراممىمىزدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توختىتىش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتا قوللانغان تەدبىرلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئويناۋاتقان سىياسىيونلار بىلەن سۆھبەت ئېلىپ بارغان ئىدۇق. ئاشۇ سۆھبەت پروگراممىلىرىمىزنىڭ داۋامى بولغان بۈگۈنكى سانىغا ئامېرىكىنىڭ سابىق دىنىي ئەركىنلىك ئالاھىدە ئەلچىسى سام بروۋنبەك ئەپەندى ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس ئەپەندىنى تەكلىپ قىلدۇق. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ ئۇلار بىلەن ئۆتكۈزگەن مەخسۇس سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. ئامېرىكىنىڭ سابىق دىنىي ئەركىنلىك ئالاھىدە ئەلچىسى سام بروۋنبەك ئەپەندى ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس ئەپەندى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتا قوللانغان تەدبىرلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئويناۋاتقان سىياسىيونلاردىن ھېسابلىنىدۇ. سام بروۋنبەك ئەپەندى ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان مەزگىللىرىدە ئامېرىكىنىڭ دۇنيادا دىنىي ئەركىنلىكنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ھەرقايسى ھۆكۈمەتلەرگە قىلغان چاقىرىقى ۋە ھەر خىل مۇستەقىل ئورگانلار بىلەن ئورتاق قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىدە ئىزچىل ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىملىكى تۈپەيلىدىن ئۇچراۋاتقان زۇلۇمىنى تەكىتلەپ كەلگەن دۇنيادىكى ھەرقايسى ھۆكۈمەتلەرنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمىنى ئاياغلاشتۇرۇش ئۈچۈن خىتايغا ئۈزلۈكسىز بېسىم ئىشلىتىشكە چاقىرغان ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇمغا چېتىشلىق بولغان خىتايدىكى ئەمەلدارلارغا ئورگانلارغا ۋە شىركەتلەرگە ۋىزا چەكلىمىسى قويۇش ۋە ئىقتىسادىي جازا يۈرگۈزۈش ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنىڭ ماقۇللىنىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان كىرىس سىمىس ئەپەندى بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى دېكابىردا رەسمىي قانۇنغا ئايلانغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ماقۇللىنىشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغانلارنىڭ بىرى بولۇپ ئاۋام پالاتاسى ۋە كېڭەش پالاتاسى مالىيە كومىتېتىدىن بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشقا كېرەكلىك خىراجەتنى ئۆستۈرۈپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئۇنىڭدىن باشقا يەنە كىرىس سىمىس ئەپەندى ئۆتكەن يىلى يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان سىستېمىلىق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە بولغان تونۇشنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ۋە يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئەڭ چوڭ سىستېمىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ دەپسەندىچىلىكنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلغان قانۇنلارنى قوللاش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرىنىڭ بىرى بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن سام بروۋنبەك ئەپەندى ۋە كىرىس سىمىس ئەپەندىنى مەخسۇس سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق. دىققىتىڭلار سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. مەلۇم بولغىنىدەك خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى داۋام قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا قوللىنىشقا تېگىشلىك ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى نېمىلەر دەپ قارايسىلەر؟ سەمران بەگ ئەپەندى، ئالدى بىلەن سىزنىڭ پىكرىڭىزنى ئاڭلاپ باققان بولساق. مېنىڭچە، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا قارىتا تېخىمۇ كۆپ ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. شۇنىڭ ئۈنۈمى ئەڭ كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. مەسىلەن، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ تەسىرى ياخشى بولۇۋاتىدۇ. ئاشۇنىڭغا ئوخشاش قانۇنلارنى تېخىمۇ كېڭەيتىش كېرەك. بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىزمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئوخشاش قانۇنلارنى چىقىرىپ، شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلىشى كېرەك. باشقا دۆلەتلەرمۇ خىتايدىن كىرگۈزۈلگەن بارلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىشى كېرەك. بىز. بۇ خىل قانۇننى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن دۇنياغا كېڭەيتىشىمىز كېرەك. مەن ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە باشقا باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقان مىللەتلەر ھەققىدە چىقىرىلغان نۇرغۇن قانۇنلارنى بىلىمەن، لېكىن ھېچقايسىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدەك ئەمەلىي ئۈنۈمى بولغىنىنى ئاڭلىمىدىم. كرىس سىمىس ئەپەندى، سىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پىكرىڭىز نېمە؟ شىنجاڭدىن چىققان مەھسۇلاتلارنىڭ يۈزدە يۈز مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىمىغۇچە ئامېرىكا بازىرىغا كىرگۈزمەيدىغان قانۇن لايىھەسىنى ئۆزۈم باش بولۇپ ئوتتۇرىغا قويغان. مەزكۇر قانۇن بويىچە شىركەتلەر مەھسۇلات تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ گۇلاگ لاگېرلىرىغا، مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىغا چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىمىغۇچە ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلمەيدۇ. بۇ ناھايىتى مۇھىم بىر قەدەم. بايدېن ھۆكۈمىتى ئەمدى ناھايىتى قاتتىق بىر شەكىلدە بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشى كېرەك. بولمىسا. بىزنىڭ پورتلىرىمىز مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان ماللار بىلەن توشۇپ كېتىدۇ. يەنە بىر قانۇن لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىمەن. بۇ قانۇن لايىھەسىگە ئاساسلانغاندا، خىتايدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختىمىغۇچە، خىتايدىن كېلىدىغان مەھسۇلاتلارنى چەكلەش ۋە ئۇلارغا قويۇلىدىغان باجنى ئاشۇرۇش. سىلەرچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە قوللانغان تەدبىرلىرى يېتەرلىك بولۇۋاتامدۇ؟ ياق، يېتەرلىك ئەمەس. ئىرقىي قىرغىنچىلىق تېخى توختىغىنى يوق. بايدېن ھۆكۈمىتى تىرامپ ھۆكۈمىتى يۈرگۈزگەن قانۇن تەدبىرلەرنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ تىرامپ ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارىنى داۋاملىق ساقلاپ قالدى مەن بۇنىڭدىن بەك مەمنۇن بىز خىتايغا بولغان بېسىمنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز تېخىمۇ كۆپ ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرى ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك ھازىر يەنە بىز ئۈچۈن پۇرسەت بار يەنى خىتاي ھەم ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ. ھەم ئوچۇق-ئاشكارا دېمىسىمۇ، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىنى قوللاۋاتىدۇ. خىتاي رۇسىيەنى قوللاشنى توختىتىشى كېرەك ئىدى، لېكىن قوللاشنى داۋام قىلدى. شۇڭا بۇ پۈتۈن دۇنيانىڭ خىتايغا بولغان قارشىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشتىكى ياخشى بىر پۇرسەت. بايدىن ھۆكۈمىتى قانۇنلارنى ئىمزالىدى، مەنمۇ ئاساسلىق قوللىغۇچىلىرىدىن بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن خۇشال، لېكىن ئىجرا قىلىشتا كەسكىن بولمايۋاتىدۇ. شى جىنپىڭ بىلەن ئىككى سائەت تېلېفون سۆھبىتى قىلغاندىمۇ كەسكىن بولمىدى. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ئەلۋەتتە مەدەنىي بولۇشى كېرەك، لېكىن چوقۇم كەسكىن، تەلەپلىرىدە قەتئىي بولۇشى لازىم ئىدى. خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ. قانۇنلارنى ئۆتكۈزگەن بىلەن ھەر پۇرسەتتە چوقۇم كەسكىن ئىجرا قىلمىسا، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا ئۈنۈم بولمايدۇ. خىتاي بىلەن بولغان ھەر قانداق بىر سۆھبەتتە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سۆھبەتنىڭ بېشىدا، ئوتتۇرىدا ۋە ئاخىرىدا چوقۇم تىلغا ئېلىنىشى كېرەك. ئەگەر تىلغا ئېلىنمىسا، بۇ خۇددى ناتسىست گېرمانىيەسى بىلەن سۆھبەت ئولتۇرغاندا يەھۇدىي قىرغىنچىلىقىنى

باچېلېت خانىمنىڭ خىتاي زىيارىتى چوقۇم چەكلىمىسىز بولۇشى كېرەك، يەنى ئۆزى خالىغان يەرلەرگە بېرىپ تەكشۈرەلىشى، ئۆزى خالىغان كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈپ ئەھۋال ئىگىلىيەلىشى كېرەك. ئۇنىڭ زىيارىتى خىتاينىڭ جىنايىتىنى ئاقلايدىغان پۇرسەت بولۇپ قالماسلىقى لازىم. كىرىستىنس ئەپەندى، سىز ئۆتكەن يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئامېرىكىدا، ئۇيغۇر مەسىلىلىرى ئالاھىدە ئەلچىسى تەسىس قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئىكەنسىز. بۇ تەكلىپ ھەققىدە توختىلىپ بېرەمسىز؟ بۇ ھەقتە بىرەر ئىلگىرىلەش بارمۇ؟ مەن ئاۋام پالاتاسىنىڭ تاشقى ئىشلار كومىتېتىغا بىر قانۇن لايىھەسى ۋە بىر تەكلىپ سۇنغان ئىدىم. تەكلىپلىرىم قوبۇل قىلىندى، لېكىن تېخى پالاتادا ئاۋازغا قويۇلمىدى. بۇ قانۇن لايىھەسى ۋە قوشۇمچە تەكلىپلىرىم چوڭ قانۇن لايىھەلىرى بىلەن بىللە ئاۋازغا قويۇلامدۇ؟ ياكى ئايرىم قويۇلامدۇ؟ ئىشقىلىپ، ئەگەر قوبۇل قىلىنسا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە مەسئۇل ئالاھىدە خادىم تەيىنلىنىدۇ. مەن بۇرۇن مۇشۇنداق ئالاھىدە ئەلچى قويىدىغان قانۇن لايىھەلىرىنى سۇنۇپ باققان. ئۇلار قوبۇل قىلىنغان ۋە ئۈنۈمى بەك ياخشى بولغان. ئالاھىدە ئەلچى پىرېزىدېنت بىلەن بىۋاسىتە ئالاقە قىلىدۇ. ئالاھىدە ئەلچى ئۇنىڭدىن كېيىن تەكلىپ پىكىرلەرنى ھەممىمىزگە يەتكۈزىدۇ. شۇڭا بىزنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئۈچۈنمۇ ئالاھىدە بىر ئەلچىگە ئېھتىياجىمىز بار. سىلىنىڭ يەنە قانداق پىكىر تەكلىپلىرى بار؟ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن باستۇرۇشلىرىغا قارىتا خىتايغا بولغان ئىقتىسادىي بېسىمنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئاشۇ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل. خىتاينىڭ چۈشىنىدىغىنىمۇ دەل ئاشۇ. بىز چوقۇم قارارلىرىمىزدا كەسكىن بولۇشىمىز كېرەك. ئەپسۇسلىنارلىقى نۇرغۇن كىشىلەر ياخشى شوئارلارنى كۆپ توۋلاۋاتىدۇ، لېكىن ئەمەلىي ھەرىكەتكە كەلگەندە بوش تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز. مېنىڭ سۇنغىنىمغا ئوخشاش كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان قانۇنلارنى چوقۇم ئۆتكۈزۈشىمىز كېرەك. ئەگەر خىتاي كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى مۇشۇ سۈرئەتتە داۋام قىلسا، مەن سۇنغان يېڭى قانۇن لايىھەسى بويىچە خىتاي كومپارتىيەسى ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى ئاتالمىش ياخشى ئوبرازىنى يوقىتىدۇ. ئەگەر خىتايدىن مال كەلگەن تەقدىردىمۇ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تۈپەيلىدىن،

ئون يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۆمەر قانات ئەپەندى، خىتاي مالايشىيا زىيارىتىمىزنى توسۇشقا تىرىشقان بولسىمۇ، مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىدى، دېدى. مەلۇم بولۇشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىجرائىيە كومىتېتى مۇدىرى ئۆمەر قانات ئەپەندى باشچىلىقىدىكى ئۆمەك مالايشىيادىكى تۆت كۈنلۈك زىيارىتىدە مالايشىيانى ئىدارە قىلىۋاتقان پارتىيەلەر دۆلەتنىڭ مۇھىم ئەربابلىرى، ئامېرىكىنىڭ مالايشىيادا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مايك فېتېرس، ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شېرىكلىرىدىن بولغان ۋافىق تەشكىلاتى قاتارلىق تەشكىلاتلار مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە مۇھىم سۆھبەتلەردە بولغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى مۇدىرى ئۆمەر قانات ئەپەندى باشچىلىقىدىكى ئىككى كىشىدىن تەركىب تاپقان ئۆمەكنىڭ مالايشىياغا ئېلىپ بارغان تۆت كۈنلۈك زىيارەت پائالىيەتلىرى ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئاخىرلاشقان. زىيارەت جەريانىدا خىتاي پۈتۈن كۈچى بىلەن توسۇشقا تىرىشقان بولسىمۇ، مۇۋەپپەقىيەتلىك بولالمىغان. ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تۆت كۈنلۈك زىيارەت جەريانىدا ئۇلار مالايشىيانى ئىدارە قىلىۋاتقان پارتىيەنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شېرىكلىرىدىن بولغان ۋافىق تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرى، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئەربابلىرى، ئامېرىكىنىڭ مالايشىيادا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مايك فېترس ئەپەندى مالايشىيادىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن بىرى بولغان مۇسۇلمان ياشلار ھەرىكىتى تەشكىلاتى قاتارلىق ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن مۇھىم ئۇچرىشىشلارنى ئېلىپ بارغان. بۇ ئۆمەك يەنە ئاممىۋى تەشكىلاتلار ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەخسۇس ئۇيۇشتۇرغان يىغىنلارغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان ۋە سوئاللارغا جاۋاب بەرگەن. ئون يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى مالايشىيانىڭ كۇئالا لومپۇر شەھىرىدە تۇرۇپ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۆمەر قانات ئەپەندى بۇ يىل بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى، ئوتتۇزىنچى كۈنلىرى مالايشىيا بىلەن ئىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلار بىلەن ئىستانبۇلدا چوڭ يىغىن چاقىرىپ بەزى كېلىشىملەرنى تۈزگەنلىكىنى، بۇ كېلىشىملەرنىڭ روھىغا ئاساسەن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ئۈچۈن بۇ زىيارەتنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
مۇشۇ يىلنىڭكى بېشىدا يىگىرمە توققۇزىنچى ۋە ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنلىرى ئىستانبۇلدا بىر يىغىن ئاچتۇق، يىگىرمە ئىككى ئىسلامىي تەشكىلاتنىڭكى ھەم تۈركىيەدىكى تەشكىلاتلارنىڭمۇ قاتنىشىشى بىلەن ئاۋروپادىنمۇ كەلدى ئىسلامىي تەشكىلاتلارنىڭكى، مۇسۇلمان تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرى بۇ يەردە بىر ئىككى. ئىككى كۈنلۈك بىر يىغىن ئېچىپ يىغىننىڭ ئاخىرىدا بىر باياناتنى ئېلان قىلدۇق ۋە بۇ بايانات بىلەن بىرلىكتە بىر ئۇيغۇرلارنى قوللاپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىش ئېلىپ بارىدىغان بىر ئىسلامىي تەشكىلاتلار بىرلىكىنى بىر قۇرۇپ چىققان مالايشىيادىن ۋە ئىندونېزىيادىن نۇرغۇنلىغان ئىسلامىي تەشكىلاتلار ئۇنىڭغا قاتناشقان بىزنىڭكى بۇ زىيارىتىمىز جەريانىدا مۇشۇ ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلەرنى تېخى كۈچەيتىشنى نىشان قىلدۇق مەلۇم بولغىنىدەك ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كانادا، گوللاندىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق توققۇز دۆلەتنىڭ پارلامېنتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن بىرما ئىسلام دۆلىتى بۇنى تېخىچە قوبۇل قىلمىغان. ئەكسىچە ئۇلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتىنى قوللايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن ئىدى. ئۆمەر قانات ئەپەندى ئىسلام دۇنياسىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىپ، تۇتۇش ئۈچۈن مالايشىيادىكى نوپۇزلۇق شەخسلەر، ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە سىياسىيونلار بىلەن ياخشى ئالاقە ئورناتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېدى.
ئەپسۇس، ئىسلام دۇنياسىدىن ھېچقانداق ئاۋاز يوق، ھېچقانداق بىر قوللاش ئالامىتى يوق. خىتاي ھۆكۈمىتىنى ماختاپ، خىتاينى قوللايدىغان ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ. كۆپلىگەن ئىسلام دۆلەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنى ماختاۋاتىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق دەۋاتىدۇ بىز بۇنىڭ ئۈچۈن نېمە قىلدۇق دېسەڭلار مۇشۇ ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى تەشكىلاتلار ئاممىۋى تەشكىلاتلار بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇپ ناھايىتى ئې، نوپۇزلۇق شەخسىيەتلەر بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇپ ئې، مۇشۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن پايدىلىنىپ ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى مۇسۇلمان خەلقلەرنى ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى خەلقلەرنى ئې، بۇ ۋەزىيەتتىن خەۋەردار قىلىش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش ھەرىكىتىنى ئۇلارغا ئاڭلىتىش، تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەتلەر ئېلىپ باردۇق. بۇ ھەرىكەتلەر خېلى نەتىجىلەرنى بەردى. ئۈچ يىلدىن بېرى بىز قوللاپ كەلگەن ئىسلامىي تەشكىلاتلارمۇ مۇشۇ، بولۇپمۇ مالايشىيا ۋە ئىندونېزىيەدە نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردى. ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ۋە تېخىمۇ كۆپ بۇ يەردىكى ئىسلامىي تەشكىلاتلارنى مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىدىغان مۇسۇلمان تەشكىلاتلار،

كېلەر يىلى رامىزان ئېيىغىچە داۋاملىشىدىغان ئۇيغۇرلارنى قوللاش ۋە قوغداش پائالىيىتىنىڭ باشلانغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
مالايشىيادىكى ئاساسلىق چوڭ ئىسلامىي تەشكىلاتلار بىزنى ناھايىتى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە بۇلار يىغىنلارنى ئۇيۇشتۇردى، بۇ يىغىنلاردىمۇ ئىپتار زىياپەتلىرىدە، بىزگە تېخىمۇ كەڭ ئاممىغا بىزنىڭكى ۋەزىيەتنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن پۇرسەتلەر يارىتىپ بېرىۋاتىدۇ.
ئۆمەر قانات ئەپەندى بۇ قېتىمقى مالايشىيە زىيارىتىدە بەزى پارلامېنت ئەزالىرى ۋە ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بىلەن ئۇچراشقانلىقىنى، مالايشىيە پارلامېنتىنىڭمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە قارار ماقۇللىشى كېرەكلىكىنى دېگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈۋاتىمىز. ھە ئۇلاردىن بۇ پارلامېنتتىمۇ باشقا دۆلەتلەردىكى پارلامېنتلاردا بولغاندەك مۇشۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى پارلامېنتنىڭكى كۈن تەرتىبىگە كىرگۈزۈش ۋە ئۇ يەردە بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى تەلەپ قىلدۇق بۇ بەزى پارلامېنتلار بۇنى قىلىدىغانلىق ھەققىدە بىزگە سۆز بەردى مۇشۇ ئىككى ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتىمىز جەريانىدا ھۆكۈمەتنىڭكى بەزى ئادەملىرى بىلەن كۆرۈشتۇق ئۇلارمۇ قولدىن كېلىدىغاننى قىلىدىغانلىقىنى ۋە خىتاي بىلەن بولغان بۇ مۇناسىۋەتلەرنىڭكى ناھايىتى مۇرەككەپ بولغانلىقىنى شۇنىڭ ئۈچۈن ئوچۇق بولمىسىمۇ يېپىق شەكىلدە خىتايغا بۇ مەسىلىلەرنى دەۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر ئىككى كىشىدىن تەركىپ تاپقان ئۆمەكنىڭ ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنىدىن ئون يەتتىنچى ئاپرېل كۈنىگىچە بولغان زىيارىتىنى توسۇش ئۈچۈن خىتاي زور كۈچ چىقارغان بولسىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولالمىغان ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ يا ئۇيغۇر ئاكتىۋىستلىرىنىڭ بۇ يەردىكى پائالىيەت ئېلىپ بېرىشىدىن ناھايىتى چۆچۈگەنلىكى ئۈچۈن بىزنى توساش مەقسىتىدە نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. لېكىن خىتاينىڭكى پۈتۈن بۇ توسالغۇلىرىغا قارىماي بىزنىڭكى بۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىمىز، ئۇچرىشىشلىرىمىز ناھايىتى غەلىبىلىك ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ۋە ياخشى نەتىجىلەرمۇ قولغا كېلىۋاتىدۇ.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى مۇدىرى ئۆمەر قانات باشچىلىقىدىكى ئۈچ كىشىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت بۇرۇنمۇ، يەنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىمۇ مالايشىيا بىلەن ئىندونېزىيەنى زىيارەت قىلغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا ئون سەككىزىنچى ئاپرېل يەكشەنبە كۈنى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئاقارتىش ھەرىكىتى دېگەن تېمىدا تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر ئون سەككىزىنچى ئاپرېل يەكشەنبە كۈنى كەچتە مەركىزى ئىستانبۇلغا جايلاشقان ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئاقارتىش ھەرىكىتى دېگەن تېمىدا تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى بۇ يىغىنغا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم رىياسەتچىلىك قىلدى تور سۆھبەت يىغىنىغا ۋەتىنى ۋە مىللەتنىڭ تەقدىرى ئۈچۈن باش قاتۇرۇپ ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلاردىن سەككىز نەپەر تەتقىقاتچى قاتناشتى يىغىندا ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ سابىق رەئىسى پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى سۆز قىلىپ ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ قۇرۇلۇش غايە مەقسەتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ قۇرۇلۇش غايە مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭكى ئاساسىي مەقسىتى

ئۈچىنچىسى مۇشۇ ئىستراتېگىيىلىك ساھەلەردە ئېھتىياجلىق ئىختىساسلىق كىشىلەرنى يېتىشتۈرۈش تۆتىنچى ئۇيغۇر ئۇيغۇر پەن مائارىپىنىڭ مۇشۇ تەرەققىياتىغا ھەسسە قوشۇش بەشىنچى مۇشۇ ۋەتەندە ئېغىر كىرىزىسكا ئۇچرىغان مۇشۇ ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىنى قۇتقۇزۇشتىن ئىبارەت ئىدى پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى قۇرۇلغان ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئىلمىي ساھەلەردە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى بىلدۈردى تور سۆھبەت يىغىنىدا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان سۆز قىلىپ ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تارىخىي جەريانلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغانلىقىنى شۇنىڭدىن بۇيان خىزمەت دائىرىسىنى كېڭەيتىپ ئامېرىكا كانادا ئاۋسترالىيە ياۋروپا ياپونىيە ئوتتۇرا ئاسىيا قاتارلىق دۆلەت ۋە ئەللەردە يەتتە شۆبىسى قۇرۇلغانلىقىنى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا بىر يۈز ئاتمىشتىن ئارتۇق ئەزاسى بارلىقىنى ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي تەتقىقاتى ئىنستىتۇتى قۇتادغۇبىلىك ئىنستىتۇتى ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى قاتارلىق ئۈچ تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈردى بىز ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى تۈركىيەدە ئوقۇۋاتقان، ئىشلەۋاتقان توققۇز زىيالىي ياش قۇرغان ئىدۇق. ئەمدى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى مۇشۇ يەتتە دۆلەت ۋە رايوندا ئاكادېمىيە بولغان ۋە ئۈچ ئىنستىتۇت ۋە ئانا تىل كومىتېتىدىن تەركىب تاپقان، يەنى ئون ئورگاندىن تەركىب تاپقان بىر زىيالىيلارنىڭكى قوشۇنىغا ئايلاندى.
ئابدۇلھەمىد قاراخان ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ نۆۋەتتە ئېلىپ بېرىۋاتقان خىزمەت پائالىيەتلىرى توغرىسىدا توختىلىپ ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ نۆۋەتتە تەتقىقات تەشۋىقات دوكلات تەييارلاش تەرجىمە خىزمەتلىرى ۋە لوببىچىلىك پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى شۇ ئاكادېمىيىنىڭ ئاساسلىق پائالىيەتلىرى پروژېكتلىرىنى تەرتىپكە سېلىۋاتىمىز ئاساسەن تەتقىقات، تەرجىمە، تەشۋىقات خىزمىتى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئانا تىل دەرس كىتاب پىروجېكتى، ياشلارنى تەربىيەلەش پىروجېكتى ۋە ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئاكادېمىيەلەرنىڭكى ئاشۇ دۆلەتلەرگە قىلىۋاتقان لوببىچىلىق ھەرىكىتى. ئاساسەن بۇ ھەرىكەت مۇشۇ ئىشلاردىن تەركىب تېپىۋاتىدۇ.
ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان دوكتور مەمەت ئىمىن ئەپەندى مىللەتنىڭ تەرەققىياتىدا زىيالىيلارنىڭ تۇتقان رولى نېمە دېگەن سوئالنى چۆرىدىگەن ئاساستا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىر مىللەتنىڭ زىيالىيسى شۇ مىللەتكە ھەر قايسى جەھەتتىن يېتەكچى بولۇپ، مىللەتنىڭكى ئومۇمىي ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش بولسۇن ياكى بولمىسا كىرىزىس يۈز بەرگەن ۋاقتىدا شۇ كىرىزىستىن قانداق قۇتۇلۇش توغرىسىدا باشلامچىلىق رول ئوينايدىغان بىر رولغا ئىگە. بۇنى مۇھاجىرەت تىكى زىيالىيلارنىڭكى بەزىلىرىمىز شۇنى بىر مەجبۇرىيەت قاتارىدا ئادا قىلىشقا تىرىشىۋاتىمىز بەزىلىرىمىز يەنىلا بىر خىل جىمجىتلىق ئىچىدە ئۆتۈۋاتىمىز ئەمدى بىزنىڭكى مۇشۇ ئاكادېمىيەنىڭكى قۇرۇلۇپ مۇشۇ جەھەتتە بىر بوشلۇقنى توشقۇزۇش ياكى بولمىسا زىيالىيلارغا مۇشۇنداق بىر پۇرسەت يارىتىپ بېرىش جەھەتتە ئىزچىل تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كەلدۇق بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ زىيالىيلارنىڭكى مەيلى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بولسۇن ۋە ياكى باشقا تەشكىلاتلارغا بولسۇن بىر ئاكتىپ قاتنىشىپ مۇشۇ مىللەتنىڭكى ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان كىرىزىستىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھەر جەھەتتىن باشلامچىلىق رول ئوينىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن.
پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت پىكىر بايان قىلىپ، زىيالىيلارنىڭ جەمئىيەتتىكى رولى توغرىسىدا توختالدى. ئۇ سۆزىدە زىيالىيلارنىڭ جەمئىيەتتە خەلققە يېتەكچىلىك قىلىش رول ئوينىشى كېرەكلىكىنى، خەلققە توغرىنى تونۇشتۇرۇش يورۇتۇپ بېرىش ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ مەدەنىيەت خەزىنىسىنى قېزىش مىللىي كىملىك ئېڭىنى ئۆستۈرۈش دېگەنگە ئوخشاش ۋەزىپىلىرى بارلىقىنى ئىپادىلىدى يىغىندا سۆز قىلغان دوكتور بۇرھان ئۇلۇغيول ئۇيغۇر خەلقىنىڭ زىيالىيلىرىغا ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى زىيالىيلار قۇربان بېرەيلى دېسە ئۆلۈپ بېرىڭ دېگەننى كۈتمەسلىك كېرەك ئەمدى ھېسابتىچۇ چۈنكى مىللەتمۇ ئۆزىنىڭ زىيالىيلىرىغا ئىگە چىقىشى زىيالىيلىرىنى قوغدىشى شۇنداقلا ھېلىقى زىيالىيلارنى ئەسكەر ئورنىدا ئەمەس يەنى بىر پىكىر ئىشلەتكۈچى پىكىر ئىشلىگۈچى ياكى بولمىسا پىكىر بىلەن تەمىنلىگۈچى بىر نۇر چاچقۇچى سۈپىتىدە قوبۇل قىلىشى بۇلارنى ئەسكەر ئورنىدا ئىشلەتمەسلىك كېرەك دەپ ئۈمىد قىلىمەن چۈنكى نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز زىيالىيلاردىن كۈتۈۋاتقان ئۈمىد بەك جىق خۇددى زىيالىيلار بېرىپ ئالدىنقى سەپتە ۋەتەننى جەڭ قىلىپ قۇتقۇزىدىغاندەك ياكى بولمىسا ھەممە ئىشنى زىيالىيلار قىلىپ بېرىدىغاندەك زىيالىيلاردىن كۈتىدىغان ئۈمىدى بەك چوڭ لېكىن خەلقىمىزمۇ شۇنى بىلىشى كېرەككى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭكى يۈكى باشقا زىيالىيلارنىڭكى باشقا مىللەتنىڭ زىيالىيلىرىغا قارىغاندا ئىككى ئۈچ ھەسسە ئېغىر دەپ قارايمەن بىرسى ئۆزىنىڭ خىزمىتىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىدۇ يەنە بىرسى يەنە مىللەتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىدۇ شۇناشقا دەيدىغىنىم خەلقىمىز چوقۇم ئۆزىنىڭ زىيالىيلىرىنى قوغداشنى بىلىشى ئۇلاردىن پايدىلىنىشنى بىلىشى شۇنداقلا ئۇلارنى قۇربان قىلىۋەتمەسلىكنى ئۆگىنىشى كېرەك دەپ قارايمەن تور سۆھبەت يىغىنىدا سۆز قىلغان دوكتور مەمەتئىمىن ئابباس ئەپەندى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىدە زىيالىيلار قانداق رول ئوينىدى دېگەن تېمىدا توختىلىپ مىللىي كۈرەشنىڭ ھەر خىل يوللىرى بولىدىغانلىقىنى چەت ئەللەردە مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيىتى ۋە ئانا تىلىنى قوغداپ قېلىشنىڭمۇ خىتايغا قارشى كۈرەشنىڭ مۇھىم بىر قىسمى دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ئەمدى مۇشۇ ۋەتەننىڭ سىرتىدا مۇشۇ مۇھاجىرەتتە ھازىر بىز ئۇيغۇرلار ئۆزىمىزنىڭكى مەدەنىيىتىمىز تىلىمىزنى قوغداپ قېلىشمۇ بۇ بىر خىتايغا قارشى بىر كۈرەشنىڭ بىر مۇھىم بىر قىسمى دەپ قاراشقا بولىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ ياشلار قوشۇنى يەنى ساپالىق كۈچلۈك ناھايىتى كەلگۈسىمىزگە ناھايىتى مۇھىم بولغان ياشلار قوشۇنىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىش ئۈچۈن ئۇلارغا كۈچ قوشۇشمۇ بۇ كۈرەشنىڭ بىر قىسمى دەپ ئويلايمەن مەنچە. تور يىغىنىدا سۆز قىلغان دوكتور مەمەتئىمىن ئەپەندى مىللەتنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە ئىتتىپاقلىق بىلەن پىكىر ئوخشاشماسلىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق ھەل قىلىش توغرىسىدا توختالدى ئۇ سۆزىدە مۇنداق دېدى ئىتتىپاقلىقنى ئالاھىدە كۈچەپ تەشەببۇس قىلغان ۋاقىتتا بىز پىكىر پەرقىنى ئىنكار قىلماسلىقىمىز كېرەك. شۇڭلاشقا بىز مۇشۇ ئوخشىمىغان كەسىپلەر بولسۇن ياكى زىيالىيلار بىلەن پۇقرالار ياكى پەننىي زىيالىي بىلەن ئىلمىي ئەمما دىنىي زاتلار ئارىسىدا پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىش يەنى ئوخشىمىغان پىكىرلەرگە ھۆرمەت قىلىش ئارقىلىق بىر ئورتاق نۇقتا تېپىش، ھەقىقىي بىرلىك يەنى ئوخشىمىغان پىكىرلەرگە ھۆرمەت قىلىدىغان، ئانىڭدىن كېيىن ئەڭ ئاخىرقى نىشان ئۈچۈن ھەممە تەشكىلات ياكى ئوخشىمىغان ئىنسانلار ئوخشىمىغان يۆنىلىش ياكى ئوخشىمىغان يوللاردىن كۈرەش قىلىش ئارقىلىقمۇ ئوخشاش بىر نىشانغا يەتكىلى بولىدىغانلىقىنى بىز بىر نورمال بىر ھادىسە دەپ قوبۇل قىلغان ۋاقتىمىزدا ئانىڭدىن كېيىن بىز قارشى تەرەپنىڭكى تاللىغان يولىغا، تاللىغان ئۇسۇللىرىغا ھۆرمەت قىلىشىمىز مۇمكىن. شۇنداق بولغان ۋاقتىدا بىز ئوخشىمىغان كىشىلەر، ئوخشىمىغان يۆنىلىش، ئوخشىمىغان يوللاردىن ئەڭ ئاخىرقى بىر مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن كۈرەش قىلساق، بۇ ۋاقتىدا ئانىڭدىن كېيىن بىزنىڭ خىزمەت تەقسىماتىدا بىر خىل

بۇ ئۇرۇش غەرب سىياسەتچىلىرى تەرىپىدىن رۇسىيە پرېزىدېنتى پۇتىننىڭ تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى دەپ تەرىپلەنگەن. ئۇرۇش داۋاملىشىپ تۆتىنچى ئايغا كەلگەندە ئۇرۇشتا تۆت يۈز نەپەر ئۇكرائىنا پۇقراسى ئۆلگەنلىكى ئاشكارىلىنىپ، بۇ ئۇرۇش رۇسىيە ئۇكرائىناغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دەپ تەرىپلەندى. ئۇنداقتا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن خىتايدا داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئوخشاش ئۇقۇممۇ؟ مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى تاجاۋۇزچىلىقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاشنىڭ پەرقى بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن!
ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى روسىيە ئارمىيەسى ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندىن كېيىن غەرب سىياسەتچىلىرى روسىيە پىرېزىدېنتى پۇتىننى ئۇرۇش جىنايىتى شەكىللەندۈردى دەپ ئەيىبلىگەن ۋە ئاخباراتلاردا پۇتىننىڭ ئۇرۇشى دېگەن ئىبارىنى كەڭ قوللانغان ئىدى ئۇرۇش داۋاملىشىپ تۆتىنچى ئاينىڭ دەسلەپكى ھەپتىسىگە كەلگەندە بۇ ئىبارىلەر ئۆزگىرىپ ئۇنىڭ ئورنىنى روسىيە ئۇكرائىنادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېگەن سۆز ئىگىلىدى. چۈنكى تۆتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ئۇكرائىنانىڭ بۇچا شەھىرىدە ئېلىپ بېرىلغان رۇس قىرغىنچىلىقىدا تۆت يۈزدىن ئارتۇق ئادەم ئۆلگەن بولۇپ، بۇ ۋەقە دۇنيانىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى. ئون ئىككىنچى ئاپرېلغا كەلگەندە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېن رەسمىي ھالدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىبارىسىنى قوللاندى. ئارقىدىنلا ئەنگلىيە باش مىنىستىرى جونسون ھەمدە كانادا باش مىنىستىرى ترودو قاتارلىقلارمۇ پۇتىننى رەسمىي ھالدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىدى. بىراق، مۇتلەق كۆپ قىسىم دۆلەتلەر خۇددى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغانغا ئوخشاش، پۇتىننىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتىمۇ تەۋرىنىش ئىچىدە قالدى. خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت كوللېگىيىسىمۇ ئون ئۈچىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئۇكرائىنا بىر جىنايەت مەيدانى بولماقتا دېگەن ئاتالغۇنى ئىشلەتتى، ئەمما ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىبارىسىنى قوللانمىدى. فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكرون ۋە گېرمانىيە باش مىنىستىرى شولىزمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن ئاتالغۇنى تىلغا ئېلىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇرماقتا. ئۇ ھالدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن روسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئوخشاش ئۇقۇممۇ؟ مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ھازىرغا قەدەر ئونغا يېقىن دۆلەتنىڭ پارلامېنتلىرى ئېتىراپ قىلدى. بۇ ئۇقۇمنى تۇنجى بولۇپ ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايىك پومپېئو ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى تىلغا ئالغانىدى. مۇستەقىل ئۇيغۇر سوت كوللېگىيىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلماقتا دېگەن ھۆكۈمنى چىقىرىپ، خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلدى ۋە زور تەسىر قوزغىدى. ئەمما، ماكرون ۋە شولىزغا ئوخشاش بەزى دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن ئاتالغۇدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلمەكتە ھەم بەزى مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا پەرقلىق مۇئامىلە قىلىش تەشەببۇسىدا بولۇشماقتا.

مەلۇم بىر مىللەتنى توپلۇقنى ئىرقنى ۋە دىنىي جامائەتنى پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن يوقىتىشقا ئۇرۇنۇش قىلمىشلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ دېيىلگەن بولۇپ گوللاندىيە لېيدېن ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا ئۇنىۋېرسال قانۇن فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى سېسلېي روزىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ ئاتالغۇ تۇنجى بولۇپ بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا ۋە بىرمانىڭ روھىنگالارغا يۈرگۈزگەن زوراۋانلىقلىرىغا قارىتا قوللىنىلغان ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشلىرى ۋە بىرمانىڭ روھىنگالارغا يۈرگۈزگەن زوراۋانلىقلىرىغا دائىر پەرەزلەرنى ئىسپاتلايدىغان ماھىيەتلىك دەلىللەر مەۋجۇت ئىكەن، شۇڭا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇقۇمى ئۇلارغا ماس كېلىدىكەن. بىراق، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا پەيدا قىلغان پاجىئەلەرگە بۇ ئۇقۇمنى قوللىنىش ھازىرچە مۇۋاپىق كەلمەيدىكەن.

ئا، دېگەن قارارنامىغا قاراپ، بەرگەن بەش ماددىغا ئۆلچەپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولىدۇ ياكى بولمايدۇ دەپ قارار بەرگىلى بولىدۇ ئەمدى. ھازىرقى تېخى جەڭ باشلاۋاتقان ۋاقتى. شۇنىڭغا بولسا شۇ ئۇرۇش جىنايىتىغا بىرئاز چۈشىدۇ ئەمدى ئۇكرائىنانىڭكى مەسىلىسى. ئەگەردە ئەتە-ئۆگۈن ئۇكرائىنانى ئىشغال قىلىۋېلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئېلىپ بارغان تەقدىردە رۇسىيەنىڭ ئۇ ۋاقتىدا بەلكى ئاكادېمىكلارنىڭ تەتقىقاتى، ئۇنىڭدىن كېيىن مەھكىمەنىڭكى بەرگەن قارارى بىلەن بىرلىكتە ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئۇكرائىنادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دەپ ئۇنى دېگىلى بولىدۇ ئەمدى. ھازىرچە ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ ۋەزىيەت بىلەن ئوخشىمايدۇ ھازىرچە. ۋەزىيەت ئانالىزچىسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممىدىمۇ تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى يۈز بېرىۋاتقان رايوندىكى قىرغىنچىلىق بىلەن مۇستەملىكە ئاستىدىكى بىر رايوندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى سېلىشتۇرۇش مۇۋاپىق بولمايدىكەن.
مېنىڭچە، بۇ ئۇكرائىنادىكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى سېلىشتۇرۇش تازا مۇۋاپىق ئەمەس دەپ ئويلايمەن مەن. چۈنكى ئۇكرائىنادا بىر ئۇرۇش ۋەزىيىتى مەۋجۇت، تېخى ئەمدى بۇ ئۇرۇش يۈز بەرگىلى ھازىر ئەللىك نەچچە كۈن بولدى، ئىككى ئايغا يېقىنلىشىپ قالدى.

نەسىلنى قۇرۇتۇش مەقسەت قىلىنغان يوقىتىش بولسۇن ۋە ياكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى بولسۇن ۋە ياكى توپيەكۈن ئۆزىنىڭكى جايىدىن باشقا يەرلەرگە مەجبۇرىي كۆچۈرۈش مەسىلىسى بولسۇن بۇ ئىرقىي ئايرىمچىلىق خەلقئارا ئەھدنامىسىنىڭكى بەش تۈرلۈك ماددىسىغا چۈشىدىغان پۈتۈن ئامىللارنىڭ ھەممىسى شەرق تۈركىستاندا مەۋجۇت ۋە بۇ مەيلى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيىسى تەرىپىدىن بولسۇن ۋە بەزى دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن بولسۇن بۇ دەلىللەندى ئىسپاتلاندىدە بۇ رەسمىي ۋە بۇ يەردە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرق تۈركىستاندا پىلانلىق، سىستېمىلىق، مۇنتىزىم، مەقسەتلىك ھالدا پۈتۈن بىر ئۇيغۇر مىللىتىنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلغان ھالدا بۇ يەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى دەلىللەندى، ئىسپاتلاندى. شۇڭا مېنىڭچە روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ئوتتۇرىغا چىققان بەزى ھادىسىلەرگە بىلەن بۇ شەرق تۈركىستاننىڭكى ۋەزىيىتىنى سېلىشتۇرۇش مېنىڭچە ئەسلا مۇمكىن ئەمەس ۋە بىر ئاز مەنتىقسىز دەپ قارايمەن.
بىراق لوندون مېتلېكىس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ۋىليام شاباسنىڭ قارىشىمۇ پروفېسسور سېسلى روزىنىڭ يۇقىرىقى قارىشىغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇرۇش جىنايىتى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قانۇنىي ئېنىقلىمىسى ۋە لۇغەت مەنىسىدە زور پەرق بار ئىكەن. شۇنداق بولسىمۇ، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىبارىسىنىڭ كىشىلەرنى قوزغىتىش، تەسىرلەندۈرۈش كۈچى زور بولغاچ، بۇ ئاتالغۇنى ھازىر سىياسەتچىلەر پات-پات قوللىنىدىغان بولۇپ قالغان. ئادۋوكات ۋە خەلقئارا جىنايى ئىشلار تەتقىقاتچىسى سېلىنى باردېتنىڭ قارىشىچە، ئۇكرائىنادىكى پاجىئە ئۈستىدىن قارار چىقىرىش ئۈچۈن مۇستەقىل بىر ئەدلىيە ئورگىنى تەسىس قىلىش ۋە ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش جىنايىتىگە دائىر دەلىللەرنى ھازىردىن باشلاپ توپلاش كېرەككەن. خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت كوللېگىيىسى ياكى خەلقئارا ئەدلىيە مەھكىمىسى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ تەسىرى ئاستىدا قالدى دەيدىغان ئاتاققا قالماسلىق ئۈچۈن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئاتالغۇسىغا ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشى لازىمكەن. ئەكسى تەقدىردە ئۇلارنىڭ بىتەرەپلىك ئوبرازى زېدىلىنىدىكەن. دەلىل ئىسپاتلار توپلانغاندىن كېيىن خۇددى مۇستەقىل ئۇيغۇر سوت كوللېگىيىسىگە ئوخشاش تەرەپسىز بىر سوتقا مۇراجىئەت قىلىش ئەڭ ئاقىلانە يول ھېسابلىنىدىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن روسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى قىرغىنچىلىقىنىڭ پەرقى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قاراشلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا ئەللىرى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا تونۇلغان ناخشىچى، سازەندە ئابدۇلئەھەد ئىسلاموف ئۆتكەن ھەپتە ئالمۇتا شەھىرىدە ئاتمىش ئۈچ يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى. مەرھۇمنىڭ دەپنە مۇراسىمى ئون يەتتىنچى ئاپرېل يەكشەنبە كۈنى ئالمۇتا شەھىرىنىڭ دوستلۇق مەھەللىسىدە ئۆتكۈزۈلدى. قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن مەرھۇمنىڭ دەپنە مۇراسىمى، ئۇنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىي پائالىيەتلىرى ھەققىدە تەييارلانغان مەخسۇس پروگراممىنى ئاڭلايسىلەر.

مۇراسىمدا سۆز قىلغان دوستلۇق مەھەللىسىنىڭ باش يىگىتبېشى ئازات ئىبراھىموۋ ئابدۇلئەھەد ئىسلاموۋنىڭ پەقەت ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى ئىچىدىلا ئەمەس، بەلكى قازاقىستاننىڭ سىرتىدىمۇ ياخشى تونۇلغان كومپوزىتور، ناخشىچى ۋە سازەندە ئىكەنلىكىنى، سەنئەت يولىدا خەلقى ئۈچۈن ۋە قازاقىستان ئۈچۈن پىداكارانە خىزمەت قىلغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر پەرزەنتى بولغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاباي نامىدىكى قازاق مىللىي ئاكادېمىيەلىك ئوپېرا ۋە بالېت تىياتىرىنىڭ مۇدىرى نۇرباقىت بوكىبايېف ئابلەھەت ئىسلاموف بىلەن خوشلىشىش مۇراسىمىنى ئۇيۇشتۇرغۇچىلارغا رەھمىتىنى ئېيتىپ، بۇ مۇراسىمغا مەرھۇمنىڭ رەپىقىسى سۇمباتنىڭ ئىنستىتۇتتا بىرگە ئوقۇغان ساۋاقداشلىرى بىلەن كەلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ يەنە ئابدۇلئەھەد ئىسلاموف بىلەن ئاخىرقى ئون يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت مابەينىدە كۆپ ئارىلىشىپ، كۆپلىگەن تىياتىر، سەنئەت مەسىلىلىرىنى بىرلىشىپ مۇھاكىمە قىلغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئىنتايىن تالانتلىق سەنئەتكار بولۇپ، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇقاملىرىنى تەتقىق قىلىشقىمۇ كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەنلىكىنى، ئۆزىنىڭ ئىنسانىي خىسلەتلىرى بىلەن ئىككى قېرىنداش خەلق ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇقنى ساقلاپ، ئۇنىڭ تېخىمۇ مۇستەھكەملىنىشىگە ئالاھىدە تۆھپە قوشقانلىقىنى بىلدۈردى. قۇددۇس خوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكا كومېدىيە تىياتىرى مۇدىرىنىڭ ئورۇنباسارى ساۋچان سونۇروف بولسا ئالمۇتى شەھىرىدىكى ئۇيغۇر ۋە قازاق جامائەتچىلىكى ئىچىدە چوڭ يوقىتىشنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى، يەنى پۈتكۈل ئاڭلىق ھاياتىنى ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ تەرەققىياتىغا سەرپ قىلغان ۋە كۆپچىلىككە ياخشى تونۇلغان سەنئەتكاردىن ئايرىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە مەرھۇمنىڭ رەپىقىسى سۇمبات غىنىياروۋانىڭ ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىدە كۆزگە كۆرۈنگەن ئارتىس بولسا، قىزى مۇشتەرى ئىسلاموۋانىڭ ياش بولغىنىغا قارىماي تالانتلىق ناخشىچى سۈپىتىدە كۆپچىلىككە ياخشى تونۇش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. مەرھۇم بىلەن خوشلىشىش مۇراسىمىدا يەنە تىجارەتچى ماگېللان شەرىپوف، قازاق دۆلەت سىركىنىڭ مۇدىرى ماقسات ژايىكوف، مۇختار ئەۋېزوف نامىدىكى دىراما تىياتىرىنىڭ ۋەكىللىرى سۆزگە چىقىپ، مەرھۇمنىڭ قازاقىستان سەنئىتىگە قوشقان تۆھپىسىگە يۇقىرى باھاسىنى بەردى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان قۇددۇس خوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكا كومېدىيە تىياتىرىنىڭ بەدىئىي رەھبىرى، ئەينى ۋاقىتلاردا مەرھۇم بىلەن ياشلىق ئانسامبىلىدا بىللە ئىشلىگەن مۇرات ئەخمەدىيېف ئەپەندى مۇنداق دېدى. ئابلەت بىزگە ياشلىق قۇرۇلۇپ، بىز ئىشلەپ، خېلى بىر چوڭ يۇقىرىلارغا چىقىپ، تونۇلۇپ، ياشلىق ياشلىق بولغان ۋاقلاردا كەلگەن. مەن ئۇ ۋاقتىدا بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن دىرېكتور بولدۇم. بۇ سەكسەن تۆت، سەكسەن بەشىنچى يىللار. مەن ھەمدە كۆپرەك دىرېكتورلۇق قىلساممۇ، بۇلار بىلەن بىللە ئىشلەپ تۇردۇم. شۇ ۋاقلاردا بىزگە قوشۇلۇپ، بىز بىلەن بىللە فىلىملارنى چىقىرىپ، پلاستىنكىلارنى چىقىرىپ، بىز بىلەن بىللە كىرىشىپ، ناھايىتى ياخشى ئىشلەپ كەتتى. ئاساسەن بۇ يىگىتنىڭكى ياخشى ئوينىغىنى راۋابنى، تەمبىرنى، داپنى، غېجەكنى كەلتۈرۈپ ئويناش يامان قىيىندە. بۇ يىگىت ئابلەت بەك يەتكۈزۈپ ئاشۇ ئېسترادىغا كەلتۈرۈپ ئوينىدى. شۇ ۋاقتىدا ئۇنىڭ بىلەن ئاشۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئوينىغان سولىنى تاڭ سەھەر دېگەن بىر مۇزىكا بارتتى. شۇنى تاڭ ساباسى دەپ ئوينىغان. شۇنىڭ بىلەن يامان كۆپ داڭقى چىقىپ كەتتى بۇ بالا. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ ناخشىنىمۇ ياخشى ئېيتىدىكەن. ۋوكاللارغا قاتناشتى، تەمبىر ئوينىدى. قارىساق ئۆزىنىڭ يەككە ناخشا ئېيتقۇسى باركەندە ئۆزىنىڭ. يەككە ناخشىلارغا چىقتى، خەلق ياخشى قوبۇل قىلدى. كېيىن بىر فىلىم چىقاردۇق بىللە، تىرىلغان ئەسەردە قاتناشتى. شۇنىڭغا مەن قويۇپ بەردىم، ياشلار ئەمدى ئۆزىڭلار ئىشلەڭلار، مانا ياشلىق ئانسامبىلى، ئەمدى ياشلار كەلدىڭلار، ئاستا ئاستا كېتىڭلار دەپ شۇ ئاستا ئاشۇ ياشلارنىڭ ئارىسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن بىرەر ياخشى چۈشىنىپ قالغان بالىلارنىڭ بىرى ئاشۇ. ئابدۇلئەھەد ئىدى. ئۇيغۇر ئېسترادىسى تالانتلىق. ئەڭ بىرىنچىدىن پەقەت ئېسترادا ئەمەس، ئېسترادىنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر شېۋىسىنى ساقلاپ قالغان، ئۇيغۇر مىللىي ئاھاڭلارنى ساقلاپ قالغان بىردەك كومپوزىتور بالىلاردىن ئايرىلىپ قالدۇق. ئىگىلىشىمىزچە، ئابدۇلئەھەد ئىسلاموف مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاپرېلدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ غۇلجا شەھىرىدە دۇنياغا كەلگەن. مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئاتا-ئانىسى بىلەن قازاقىستانغا كۆچۈپ چىقىپ، ئالمۇتى شەھىرىگە ئورۇنلىشىدۇ ۋە دوستلۇق مەھەللىسىدىكى ئابدۇللا روزىباقىيېف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنى تاماملايدۇ. ئۇ كىچىكىدىنلا خەلق مۇزىكىسىغا قىزىقىپ، بەش يېشىدا ئۇيغۇر مىللىي چالغۇ ئەسۋابلىرىدىن دۇتارغا ئىشتىياق باغلىغان ۋە بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەشھۇر ئىجراچىلىرىنىڭ ناخشىلىرى يېزىلغان پىلاستىنكىنى تىڭشاشنى ياخشى كۆرگەن. ئابدۇلئەھەد مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە قازاقىستاننىڭ داڭلىق چالغۇ ئەسۋاب ئانسامبىللىرىنىڭ ئىجادىيىتىنى كۆپ ئۆگىنىدۇ. ئۇ دەسلەپتە مەكتەپتە قۇرۇلغان مىللىي ئانسامبىلدا راۋاب، كېيىنرەك دوستلۇق مەھەللىسىدە قۇرۇلغان خەلق چالغۇ ئانسامبىلىدا دۇتار ۋە باشقىنىمۇ چالغان. سەككىزىنچى سىنىپتىن كېيىن ئۇ سەمەرقەنتتىكى مۇزىكا مەكتىپىگە ئوقۇشقا كىرسىمۇ، لېكىن يەرلىك شارائىتقا كۆنەلمىگەنلىكتىن يۇرتىغا قايتىپ كېتىدۇ. ھەربىي سەپتە خىزمەت قىلىپ يۈرگەن يىللىرى ئۇنىڭ تالانتىنى كۆرگەن رەھبەرلىك ئابدۇلئەھەدنى ھەربىي ئوركېستىرغا قوبۇل قىلغان. كېيىنكى يىللاردا ئۇ داڭلىق ياشلىق ئانسامبىلىدا ئىشلەپ، ئۆزىنىڭ تالانتىنى تېخىمۇ نامايان قىلغان. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ پېشقەدەم سەنئەتكارى گۈلباھار ناسىروۋا خانىم ئابدۇلئەھەد ئىسلاموفنىڭ دايىم باھارنى كۈيلەپ، ئەل ئارىسىدا داڭقى چىققان بىر سەنئەتكار ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. باھارنى مەدھىيلىگەن سەنئەتكار قايتمايدۇ. ئۇنىڭ بەرگىن خەۋەر ناخشىسىنىڭ ئۆزىلا باھار چاغلاردا ئۆز سۆيگۈسىنى كۈيلىگەن پۈتۈن بىر سىمفونىيەدى. ئەينە شۇ ناخشىنى ئابلەھەت ئۆزى ئىجرا قىغان. ئاندىن مەرھۇم پەرىدە قاسىممۇ ناھايتى ژۇقۇرى ماھارەت بىلەن ئورۇنلاپ تاماشىبىنلارنىڭ قەلبىگە يەتكۈزەلىگەن. ئابلەھەتنىڭ سېغىندىڭمۇ دېگەن ناخشىسىچۇ؟ ئۇ ناخشا خەلقىمىزنىڭ بۈيۈك ناخشىچىسى ئايتۇرغان ھاسانوۋانىڭ ئىجراسىدا ۋەتەن ھەم ئۇنىڭ سىرتىدىكى مىليونلىغان سەنئەت شەيدالىرىنىڭ دىللىرىغا ئورناپ كەتتى ئەمەسمۇ؟ ياخشىلاردىن ياخشىلىق مىراس بوپ قالۇر. تالاشسىمۇ يامانلاردىن يالىسى قالۇر. دانالارنىڭ دانا سۆزى ئىزناسى قالۇر. ئىجادكارنىڭ ئىجادى سەھنىسى قالۇر. مانا بۇ مىسرالار ئابلەھەتنىڭ دىلىدىن ياڭراپ چىققان ئوتلۇق مىسرالار. ئابلەھەتنىڭ ئىجادىيىتىگە نەزەر تاشلايدىغان بولساق، يۈزلىگەن ناخشىلارنى ئىجاد قىلغان كومپوزىتور ئەمەس. ئۇنىڭ ناخشىلىرى بارماق بىلەن ساناۋاغىدەكلا ئاز. لېكىن كومپوزىتور ئاز بولسىما ساز يازاتتى. ھەر بىر ناخشىسى دەررۇ خەلق ئاممىسىغا تاراپ كېتەتتى. چۈنكى ئابلەھەت ناخشا يازغاندا شۇ ناخشىنىڭ شېئىرىنى تاللاشنى بىلەتتى. بىز ئادەملەرنى ئويلاندۇرۇۋاتقان، تەشۋىشلەندۈرۈۋاتقان تالاي-تالاي سوئاللارغا ئەشۇ ناخشىلىرى ئارقىلىق جاۋاب ئىزدەپ تاپاتتى. گۈلباھار ناسىروۋا ئابدۇلئەھەت ئىسلاموف ۋاپاتىنىڭ بارلىق ئۇيغۇرلار ئۈچۈن چوڭ يوقىتىش بولسىمۇ، ئۇنىڭ قىزى مۇشتەرىنىڭ ئاتا ئىزىنى بېسىپ، ئاتا ياققان چىراغنى ئۆچۈرمەي، ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ تەرەققىياتىغا مۇناسىپ تۆھپە قوشۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ھەمدە ئاتىسىنىڭ ئاياغلاشماي قالغان نۇرغۇن ئەسەرلىرىنى ئىشلەپ، سەھنىگە ئېلىپ چىقىدىغانلىقىغا ئۈمىد قىلدى.

ئۇ مەزكۇر ئانسامبىل ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تۇنجى ئوينا، ئوينا ناخشىسىنى يازىدۇ. ئابدۇلئەھەت ھۈسەيىنجان جامىنىڭ تاڭ ساباسى مۇزىكىسىنى قايتا ئىشلەپ، ئېسترادا شەكلىدە ئورۇنداشتا يېڭىلىق يارىتىدۇ. بۇ ساز ئەينى چاغلاردا خەلق ئارىسىغا كەڭ تارقىلىپ، بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۆز ماھىيىتىنى يوقاتماي كېلىۋاتماقتا. كېيىنكى يىللاردا ئابدۇلئەھەت ئىسلاموف، رىۋايەت، ئار كۇلوب، يۇلتۇز قاتارلىق گۇرۇپپىلار، شۇنىڭدەك قازاقىستان ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تونۇلغان ئارتىسلىرى، كومپوزىتورلىرى بىلەنمۇ ھەمكارلىقتا ئىشلەپ، يول بولسۇن، ئۇيغۇرنىڭ كېلىنلىرى، مۇشتەرى قاتارلىق كۆپلىگەن ناخشىلارنى يېزىپ چىقىدۇ. ئۇ شۇنداقلا خەلق ئىستىلىدىكى مۇزىكا ۋە ناخشىلارنى يېزىش بىلەنمۇ شۇغۇللىنىپ، بۇ جەرياندا سېغىندىڭمۇ، ئۆمۈر يول ناخشىلىرى يېزىلىدۇ. مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى خەلقىم سالام ۋىدىيو ئەسىرى، ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى تۇنجى قېتىم بەرگىن خەۋەر، سېغىندىڭمۇ، سۇ پەرىسى، خەلقىم سالامغا ئوخشاش داڭلىق ناخشىلىرى كىرگەن ھېسسىيات ناملىق يەككە ئالبومى ۋە باشقىمۇ ئەمگەكلىرى نەشر قىلىنىدۇ.